on VOA One The Hits.
From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັ ງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ບັນດາຜູ້ຂັບຂີ່ລົດໄຟຟ້າ ຫຼື ລົດ EV ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີເຄື່ອງສາກໄຟທີ່ພຽງພໍຢູ່ໃນຕະຫຼາດລົດ EV ຊັ້ນນຳຂອງລັດ ແຄລິຟໍເນຍ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ລາຍການເພງລາວສະໄໝ ລາຍການກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍບົດບັນນາທິກາ ນ ອັນດັບຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງ ລາຍການທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບແລງວັນເສົາທີ 17 ກຸມພາ ປີ 2024 ນີ້ ປັດຈຸບັນມີລົດໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າ 1.7 ລ້ານຄັນຢູ່ໃນຖະໜົນຂອງລັດແຄລິຟໍເນຍ ແຕ່ຄົນຂັບລົດຢູ່ໃນລັດທີ່ມີລົດໄຟ ຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາບ່ອນສາກໝໍ້ໄຟ ນັກຂ່າວ VOA ແອນເຈລີນາ ແບັກດາຊາຍານ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽ ດ ທ້າວ ພອລ ວິລລຽມ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນລອສແອນເຈລິສ ໄດ້ຊື້ລົດໄຟຟ້າຂອງລາວເມື່ອ 2 ເດືອນກ່ອນໜ້ານີ້ ໂດຍລາວກ່າວວ່າ ມັນເປັນລົດທີ່ວິເສດຫຼາຍສຳລັບ 2-3 ເຫດຜົນ ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນ້ຳມັນ ເຊື້ອໄຟ ແລະ ມັນກໍດີກວ່າສຳລັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ເມື່ອໝໍ້ໄຟຂອງລົດຕາຍ ທ້າວ ວິລລຽມ ສູນເສຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງລາວຢູ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ລາວກ່າວວ່າ ການສາກໝໍ້ໄຟລົດຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົ ນ ເຊິ່ງລາວກ່າວວ່າ ເຄື່ອງສາກໝໍ້ໄຟລົດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເຮັດວຽກ ແຕ່ເມື່ອທ່ານສຽບມັນເຂົ້າປັກໄຟ ມັນລັອກຕິດຢູ່ໃນລົດ ແລະ ທ່ານກໍບໍ່ສາມາດຖອດມັນອອກມາໄດ້ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈຶ່ງຕິດຄ້າງຢູ່ຈັ່ງຊັ້ ນ ທ້າວ ບາບັກ ສະປາ ປະຊາຊົນໃນນະຄອນລອສ ແອນເຈລິສ ກ່າວວ່າ ຂ້ອຍມີລົດຄັນນີ້ມາເກືອບ 3 ປີແລ້ວ ການສາກໝໍ້ໄຟລົດເຄີຍໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ໃນທຸກໆຄັ້ງທີ່ພວກເຈົ້າມາສາກໄຟ ເຈົ້າສາມາດສາກມັນໄດ້ໃນທັ ນທີ ແຕ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ມັນຍາກທີ່ສຸດ ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີເຄື່ອງສາກຫຼາຍອັນ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງມີ 3 ເຄື່ອງ ແຕ່ 2 ອັນບໍ່ເຮັດວຽກ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງລໍຖ້າຮອດ 2 ຊົ່ວໂມງເພື່ອຮອດຜຽນຂອງເຈົ້າ ລົດ Volkswagen ຂອງອາເມຣິກາ ສະໜອ ງໃຫ້ມີການສາກໄຟແບບໄວທັນໃຈຟຣີໆຮອດ 3 ປີ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງຈູງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢາກມີລົດໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດລົດຍັກໃຫຍ່ຫຼາຍໆແຫ່ງ ມີຄວາມຕ້ອງການເຮັດບາງສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ BMW Porsche ແລະ Mercedes ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ຄົນປ່ຽນມາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ບັນຫາໃນປັດຈຸບັນແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ມີສະຖານີສາກໄຟຟ້າລົດທີ່ພຽງພໍ ທ້າວ ຣູບິກ ເດລານຽນ ປະຊາຊົນໃນນະຄອນລອສແອນເຈລິສ ກ່າວວ່າ beginning it was nice nice car luxury car ມັນຄັກໃນຕອນທຳອິດ ເປັນລົດທີ່ມີຄວາມສະຫງ່າງາມ ສາກໄຟຟຣີເປັນເວລາ 2 ປີ ສາກໄວໃນ 30 ນາທີ ແຕ່ບັນຫາແມ່ນ ສະຖານີເຫຼົ່ານີ້ກ່າວວ່າ ມັນສາກໄດ້ 150 ກິໂລວັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວມັນໄດ້ ແຕ່ 25 ກິໂລວັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າ 2 ຊົ່ວໂມງສຳລັບການສາກໝໍ້ໄຟລົດ ຖ້າຂ້ອຍຮູ້ວ່າຊິເປັນແບບນີ້ ຂ້ອຍຈະບໍ່ຊື້ລົດຄັນນີ້ເລີຍ ລັດຄາລິຟໍເນຍມີເຄື່ອງສາກລົດໄຟຟ້າສາທາລະນະ ປະມານ 41,000 ເຄື່ອງ ເຊິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດ ມັນເບິ່ງຄືວ່າມີຫຼາຍ ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ຊາວຄາລິຟໍເນຍກຳລັງຊື້ລົດໄວກວ່າທີ່ລັດຈະສາມາດຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສາກໄຟຟ້າໄດ້ ທ່ານ ດີພັກ ຣາຈາໂກພານ ຈາກ UCLA ກ່າວຜ່ານ Skype ວ່າ California is where electric vehicles are growing the fastest in the nation ເມື່ອເວົ້າເຖິງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ ຄາລິຟໍເນຍເປັນລັດທີ່ກຳລັງກ້າວໄປໄວທີ່ສຸດໃນປະເທດ ໂດຍມີຢູ່ 3 ເຫດຜົນຄື 1 ນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ສິນເຊື່ອພາສີຂອງລັດຖະບ ານກາງ 2 ປະຊາຊົນມີສະຕິຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ 3 ລາຄາຂອງນ້ຳມັນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງສະຖານີສາກລົດໄຟ ຟ້າ 500,000 ແຫ່ງພາຍໃນປີ 2030 ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ສະຫະລັດມີພຽງປະມານ 180,000 ແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຕິບັດການສຳລັບພະລັງງານທົດແທນແຫ່ງຊາດເຊື່ອວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີ ເພື່ອ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ທ່ານນາງ ຄາລິນ ຄູເລນ ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຢູ່ບໍລິສັດ Cool the Earth ກ່າວຜ່ານ Skype ວ່າ We have probably about 25% ພວກເຮົາມີປະມານ 25 ເປີເຊັນຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ ບາງທີອາດຈະໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ແຕ່ສິ່ງ ຕ່າງໆອາດຈະດີຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ໃນທ້າຍປີ 2023 ຜູ້ຜະລິດລົດໄຟຟ້າ Tesla ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເປີດສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາເອງ ໃຫ້ກັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ ທັງໝົດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານ Tesla ຕໍ່ໄປ ແລະ ນັ້ນມັນຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານີຕ່າງໆ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄົນຂັບລົດໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທິບສຸດາ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເພງລາວສະໄໝໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ຢ່າລືມຄິດເຖິງກັນ ຂັບຮ້ອງໂດຍກອບ ແລະ

ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ນານາຊາດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວຫຼຸດລົງ ເພາະເຫັນວ່າມີການທຸຈ ະລິດ ແລະ ຍັກຍອກເອົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄປເປັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງບັນດາພະນັກງານພາກລັດເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ຄະນະກຳມະການກວດກາພັກລັດເປີດເຜີຍວ່າ ນານາຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການສາກົນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວລົດລົງນັບມື້ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າໄດ້ມີການນຳໃຊ້ເງິນຊ່ອຍເຫຼືອຢ່າງບໍ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີ ການຍັກຍອກເອົາເງິນຊ່ອຍເຫຼືອໄປເປັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງບັນດາພະນັກງານພັກລັດຖະບານເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນການດຳເນີນງານເພື່ອຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນ ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງຊັກຊ້າໃນທຸກໆດ້ານ ເຊັ່ນ ການກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ອາໄສໃນເຂດຈັດສັນໃໝ່ ທີ່ໃຊ້ເວລາ ຍາວນານກວ່າ 4 ປີ ໂດຍໄດ້ສົ່ງມອບເຮືອນໃໝ່ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ ຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນທ້າຍປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະ ທີ່ບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການໄດ້ສ້ອມແປງເຂື່ອນແລ້ວເສັດ ແລະ ຜະລິດ ກະແສໄຟຟ້າສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ ທັງນີ້ໂດຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຊັກຊ້າດັ່ງກ່າວ ກໍຄືການນຳໃຊ້ເງິນຊົດເຊີຍ ແລະ ເງິນຊ່ອຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ໂປ່ງໃສ ຊຶ່ງຈາກການ ກວດກາພົບວ່າໄດ້ມີການທຸຈະລິດ ແລະ ຍັກຍອກເອົາເງິນຊົດເຊີຍຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະກວດກາພາກລັດໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ວ່າ ລາຍຮັບການຊົດເຊີ ຍປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ທັງໝົດຈຳນວນ 1,032 ຕື້ກີບ 32.46 ລ້ານໂດລາ ເງິນບໍລິຈາກຈຳນວນ 245.35 ຕື້ກີບ ເງິນຊົດເຊີຍຂອງບໍລິສັດ 786.72 ຕື້ກີບ ແລະ 32. 46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວດກາເຫັນລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຖືກກັບລະບຽບການຈຳນວນ 81.22 ຕື້ກີບ ແລະ ບໍ່ມີລາຍລະອຽດການຈ່າຍ 1.81 ຕື້ກີບ ທັງນີ້ໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງ ກວ້າງກວ່າ 8,050 ເຮັກຕາ ໂດຍທີ່ຖືກກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ຄືບ້ານຫີນລາດ ບ້ານສະໜອງໃຕ້ ບ້ານທ່າຫີນ ບ້ານໃໝ່ ບ້ານທ່າແສງຈັນ ແ ລະ ບ້ານໃຫຍ່ແທ ໂດຍມີປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກກະທົບ 7,095 ຄົນ ໃນ 1,611 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ໄດ້ຮັບການມອບເຮືອນຢູ່ອາໄສທັງໝົດ 7 ຮ້ອຍຫຼັງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນທີ່ດິນທຳກິນໃນເນື້ອທີ່ລວມ 2,140 ເຮັກຕາ ສ່ວນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການພັດທະນາລາວໃຫ້ເປັນປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ ຫຼື ເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນນັ້ນ ຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອ ມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກປະຊາຊົນລາວທີ່ຍັງມີສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຄິດເປັນສັດສ່ວນເຖິງ 27 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນລ າວທັງໝົດ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະມີລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີກໍຕາມ ແຕ່ວ່າລາຍໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ກໍບໍ່ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນລາວແຕ່ຢ່ າງໃດ ເພາະຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຕ່າງໆໃນລາວນັ້ນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ລາຍໄດ້ສ່ວນໃຫຍ່ເພື່ອການຊຳລະໜີ້ເງິນກູ້ຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ສ່ວນປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ໃນເຂດຈັດສັນໃໝ່ ທີ່ຈ ະຕ້ອງໄດ້ສ້າງເຮືອນໃໝ່ ລວມເຖິງການສ້າງຖະໜົນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳປະປາ ສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງຮຽນດ້ວຍນັ້ນ ກໍຍັງຕ້ອງເພິ່ງພາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ແຕ່ດ້ວຍການທຸຈະລິດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ນານາຊາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວລົດລົງເຫຼືອບໍ່ເຖິງ 30 ເປີເຊັນຂອງທຶນພັດທະນາທັງໝົດໃນແຕ່ລະປີ ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຢືນຢັນ ວ່າ ການລົງທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຫຼືວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ ອການພັດທະນາ ແມ່ນ 15,449 ຕື້ ເທົ່າກັບ 718.52 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 27.33 ເປີເຊັນຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ການລົງທຶນເອກະຊົນ 32,435 ຕື້ ເທົ່າກັບ 57.37 ເປີເຊັນຂອງແຜນການທັງໝົດ ການລົງທຶນຈາກແຫຼ່ງອື່ນແມ່ນ 6.9 ເປີ ເຊັນຂອງການລົງທຶນ ໂດຍໃນໄລຍະ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ກວດພົບການທຸຈະລິດທີ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະມາຊິກພັກ ກັບບຸກຄົນພາຍນອກເຖິງ 749 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 746 ຕື້ກີບ ກັບ 362 ກວ່ າລ້ານບາດ ແລະ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສ່ວນການກວດກາ 4,185 ເປົ້າໝາຍໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2022 ກໍພົບວ່າການທຸຈະລິດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກ 3,690 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍ 8,370 ຕື້ກີບ 50.22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 36.89 ລ້າ ນບາດ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ ພາບຂອງຜູ້ອາວຸໂສຊາວອາຟຣິກາກຳລັງຍ່າງຢູ່ເທິງເວທີເດີນແຟຊັນ ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງຮືຮາກັນຫຼາຍໃນສື່ສັງຄົມ ໂດຍທີ່ມີຮູບພາບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂ ດຍປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ເພື່ອທ້າທາຍຄວາມຄິດແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບຜູ້ສູງອາຍຸອາຟຣິກາ ຄາຣີນາ ຈູທຣີ ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາໃຫ້ພວກເຮົາ ເຊິ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ພາບຂອ ງທ່ານ ມາລິກ ອາແຟກບົວ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ອາວຸໂສອາຟຣິການຸ່ງຖືແບບເປັນແຟຊັນ ກຳລັງຍ່າງຢູ່ເທິງເວທີສະແດງແບບເຄື່ອງນຸ່ງ ຖືກເອົານຳໄປເຜີຍແຜ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນສື່ສັງຄົມ ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາ ແລ ະ ນັກສິນລະປິນດ້ານການສ້າງຮູບພາບຊາວໄນຈີເຣຍ ໄດ້ໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ຫຼື ເອໄອ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ງານສະແດງແຟຊັນສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸຂຶ້ນມາ ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຮຽນຮູ້ ເພື່ອນຳເອົາຜູ້ອາວຸໂສຊາ ວອາຟຣິກາມາສະເໜີໃຫ້ຄົນເບິ່ງ ໃນແບບທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນມາກ່ອນ ທ່ານ ອາແຟກບົວ ກ່າວວ່າ The Elder series is about showing um the elder society in a place that is not marginalized ຊຸດການເດີນແຟຊັນຂອງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແມ່ນເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເ ຖິງສັງຄົມຜູ້ສູງອາຍຸ ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖືກມອງຂ້າມ ໃນບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກກ່າວເຖິງຢູ່ໃນວັດທະນະທຳແຫ່ງຄວາມນິຍົມ ຫຼື ວັດທະນະທຳພັອບ ໃນວົງການແຟຊັນ ອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ ທີ່ຕາມປົກ ກະຕິແລ້ວ ພວກເຮົາບໍ່ຄ່ອຍເຫັນເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຫັ້ນ ຕອນນີ້ທ່ານກຳລັງຮ່ວມມືກັບນັກອອກແບບຢູ່ທີ່ຫ້ອງສະແດງ Marvel ຫຼື Marvel Studio ທ່ານນາງ ຣຸດ ອີ ຄາເຕີ ຜູ້ອອກແບບເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນອອສກາ ສຳລັບຮູບ ເງົາເລື່ອງ Black Panther ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆຄົນທີ່ຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ອາແຟກບົວ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລາວ ທ່ານ ອາແຟກບົວ ກ່າວເຖິງເລື່ອງນີ້ວ່າ We have worked on something already where we created the the art direction um of some sort ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວ ກັບເລື່ອງນີ້ແລ້ວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສ້າງທິດທາງການສະແດງສິລະປະແບບໃດແບບໜຶ່ງ ແລະ ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍສຳລັບນັກສະແດງເອກ ຊຶ່ງແມ່ນສຳລັບທ້າວ ເບລດ ການໃຊ້ປັນຍາປະດິດ ໄດ້ພາໃຫ້ຄົນຍົກຄຳຖ າມຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບເລື່ອງຈັນຍາບັນ ໂດຍທີ່ມີບາງຄົນໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ມັນບ່ອນທຳລາຍສິລະປະທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ ທ່ານ ອາແຟກບົວ ເວົ້າວ່າ AI ເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານສິລະປະ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ You cannot create what I created with AI because you don't even know how I did it That's because I created with my own data sets as a tool ທ່ານບໍ່ສາມາດສ້າງສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນມາດ້ວຍການໃຊ້ເອໄອ ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຮັດມັນແບບໃດ ນັ້ນກໍເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າສ້າງມັນຂຶ້ນມາດ້ວຍ ຊຸດຂໍ້ມູນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ນັກປະກາດຂ່າວຄົນໜຶ່ງໃນໂທລະພາບເວົ້າວ່າ In the heart of Amsterdam A celebration is brewing ໃນໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງອຳສະເຕີດຳ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງແມ່ນກຳລັງດຳເນີນໄປຢ່ າງຄຶກຄື້ນ ໃນງານອາທິດແຫ່ງການເດີນແບບແຟຊັນອາຟຣິກາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງອຳສະເຕີດຳ 2023 ທ່ານ ອາແຟກບົວ ໄດ້ນຳເອົາງານວາງສະແດງແຟຊັນທາງດິຈິຕອລຂອງທ່ານ ໃຫ້ກາຍມາເປັນງານສະແດງໃ ນຕົວຈິງ ໃນງານນີ້ ພວກເດີນແຟຊັນເວົ້າຫົວນຳກັນຢ່າງມ່ວນຊື່ນວ່າ ຊຸມຄົນຄືຊິພາກັນຮືຮາຄັກລະບາດນີ້ ທ່ານ ອາເຟກບົວ ມີແຜນທີ່ຈະນຳເອົາງານສະແດງແຟຊັນ ສຳລັບພວກສູງອາຍຸຂອງທ່ານໄປເປັນງາ ນເດີນແຟຊັນ ຢູ່ໃນໄນຈີເຣຍໃນຕົ້ນປີ 2024 ນີ້ ໃນເທື່ອນີ້ ຈະມີບັນດາແມ່ ພໍ່ ປ້າ ລຸງ ແລະ ພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ ທີ່ເປັນຄົນທຳມະດາສາມັນ ພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງເຂົາເຈົ້າເອງຢູ່ໃນແບບທີ່ເປັນການສະແດງແຟຊັນ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ

ອາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ Incredible can also mean extremely good, great, or large.
Incredible ຍັງສາມາດແປໄດ້ວ່າດີແທ້ໆ ວິເສດທີ່ສຸດ ຫຼື ຍິ່ງໃຫຍ່ ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດບັນນາທິການ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ເມື່ອ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກພ່າຍແພ້ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ກອງທັບຂອງມຽນມາໄດ້ກຳນົດພາວະສຸກເສີນຕໍ່ປະເທດ ແລະ ໄດ້ຈັດການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ຂະເຈົ້າໄດ້ຈັບກຸມບັນດາຜູ້ນຳພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກເລືອກຂອງປະເທດ ແລະ ໄດ້ປາບປາມການປະທ້ ວງທີ່ສະຫງົບທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕາມມາ ລາຍງານຫຼາຍສະບັບ ລວມທັງຫຼາຍຄັ້ງໂດຍຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ເພື່ອສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ລະບອບການປົກຄອງຂອງມຽນມາ ໄດ້ສືບຕໍ່ແນເປົ້າໃສ່ ພົນລະເຮືອນ ຜ່ານການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ໄດ້ທຳລາຍເຂດທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນ ທ່ານນາງ ເບັດ ແວນ ສະແກັກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດທົ່ວໄປຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຄ ວາມຍຸຕິທຳທາງອາຍາໂລກ ກ່າວວ່າ ລຸນຫຼັງການວິເຄາະຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ສະມາຊິກຂອງກອງທັບມຽນມາ ໄດ້ກໍ່ການຂ້າລ້າ ງເຜົ່າພັນ ແລະ ອາຊະຍາກຳຕໍ່ມວນມະນຸດ ຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢາ ໃນປີ 2017 ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານເມື່ອ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ລະບອບການປົກຄອງທະຫານ ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວ າມຫວັງສຳລັບປະຊາທິປະໄຕໃນມຽນມາ The regime has carried out executions of pro-democracy activists ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນການປະຫານຊີວິດບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ຜູ້ນຳການເມື ອງ ແລະ ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ສະຫງົບ ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍພັນຄົນ ທຳລາຍໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ບູຊາຕ່າງໆ ພວກເຂົາໄດ້ຢຸດເສລີພາບທາງສັງຄົມສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ກັກຂັງ ແລະ ທໍ ລະມານນັກໂທດການເມືອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແວນ ສະແກັກ ກ່າວວ່າ ວິກິດການໃນມຽນມາ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການອອກມາຕອບໂຕ້ເພື່ອຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

ສານອາຍາສາກົນໄດ້ຕັດສິນວ່າ ມຽນມາຕ້ອງເອົາມາດຕະການພາຍໃນອຳນາດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢາ ແລະ ເພື່ອຮັກສາຫຼັກຖານ ສະຫະລັດໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ ມູນກັບບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງແກມເບຍ ໃນຂະນະທີ່ຂະເຈົ້າກະກຽມການມອບຫຼັກຖານໃຫ້ສານ ການສິ້ນສຸດຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການປ່ຽນແປງມຽນມາໃນເສັ້ນທາງໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນບຸລິມະສິ ດສູງສຸດສຳລັບສະຫະລັດ United States has ramped up economic and political pressure ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ຂະຫຍາຍການກົດດັນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ ຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງທະຫານນັ້ນ ລວມມີການຫ້າມໂອນເງິນໂດລາສະຫ ະລັດ ໂດຍວິສາຫະກິດທີ່ລັດຖະບານເປັນເຈົ້າຂອງ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກອງທັບສັງຫານ ແລະ ສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແວນ ສະແກັກ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດຍັງໄດ້ສະໜອງກ ານຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ 4,200 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອອົບພະຍົບໃນບັງກລາເທດ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆເຊັ່ນກັນ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໃນອະນາຄົດ ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການບັນທຶກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ ສຳລັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນມຽນມາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອ ງຂະເຈົ້າ ເພື່ອຊອກຫາຄວາມຈິງ ຄວາມເປັນທຳ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ນັ້ນແມ່ນບົດບັນນາທິການ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະ ຫະລັດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອານາສັກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວ ຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ